شىنجاڭ توكىنى ئىچكىرىگە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى باشلانغاندىن بۇيان ھازىرغىچە ئۇيغۇر رايونىدىن ئىچكىرى خىتايغا توشۇلغان توكنىڭ مىقدارى جەمئىي ئالتە يۈز قىرىق مىليارد كىلوۋاتقا يەتكەن شىنجاڭ توكىنى ئىچكىرىگە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنىڭ بىرىنچى توك يولى قۇمۇلدىن دۇڭخۇاڭغىچە بولۇپ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىل ئون بىرىنچى ئايدا تاماملانغان ئىككىنچى توك يولى دۇڭخۇاڭدىن شاجۇغىچە بولۇپ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا تاماملانغان قۇمۇلدىن جېڭجۇغىچە بولغان يۇقىرى بېسىملىق توك يولى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىل بىرىنچى ئايدا تاماملانغان بولۇپ ئاتالمىش شىنجاڭ بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكنى تۇتاشتۇرغۇچى ئېلېكتر يىپەك يولى دەپ ئاتالغان دۇنيا بويىچە ئەڭ يۇقىرى بېسىملىق ۋە ئەڭ كۆپ مىقدارلىق توك يولى شەرقىي جۇڭغارىيەدىن جەنۇبىي ئەنخۇي ناھىيىلىرىگىچە تۇتاشتۇرۇلغان توك يولى بولۇپ ئۇيغۇر رايونى بىلەن ئىچكىرى خىتاي ئارىسىدىكى مۇھىم ئېلېكتر تورىغا ئايلانغان بۇ يىل خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە قۇمۇلنىڭ شىمالىدىن چۇڭچىڭغىچە بولغان ئۈچىنچى توك يولىنى قۇرۇشنى پىلانلاۋېتىپتۇ مەلۇماتلارغا قارىغاندا ھازىر ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ئەڭ مۇھىم ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلانغان بولۇپ نېفىت تەبىئىي گاز ۋە كۆمۈر بايلىقىدا خىتاي بويىچە بىرىنچى قۇياش ۋە شامال ئېنېرگىيەسى بايلىقىدا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىچكىرىگە تەمىنلەۋاتقان توك ئاساسەن كۆمۈرنى يېقىلغۇ قىلىدىغان ئوت ئېلېكتر ئىستانسىسى بولۇپ مۇھىتنى بۇلغاش دەرىجىسى ئەڭ ئېغىر ھېسابلىنىدىكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتچىسى دىلشات رېشىت رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ بۇ پىلانىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى بۇزۇپ ھاۋاسىنى بۇلغاپ يەرلىك ئاھالىلەرگە ئاپەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ياپونىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزالىقىغا سايلانغان ئارفىيە بىر قانچە كۈن ئاۋۋال دەۋر ژۇرنىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر رايونىدا ئەڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. دەۋر ژۇرنىلى تورىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، ئارفىيە ھازىرقى ياپونىيە باش ۋەزىرى فۇمىيو كىشىدانىڭ ھەربىي جەھەتتە كۈچلۈك دۆلەت بولۇش سىياسىتىنى قوللايدىكەن. بۇنىڭ سەۋەبى، ئارفىيەنىڭ ئۇيغۇرلار، يەنى ھازىر خىتايدا ئەڭ قاتتىق ئېزىلىۋاتقان خەلقنىڭ پەرزەنتى بولغانلىقىدىن ئىكەن. مۇخبىر ئۇنىڭدىن سىز بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن ياپونىيە ئۇيغۇرلارغا تېخىمۇ كۆپ ياردەم قىلىشى، ياپونىيەدىكى كۆچمەنلەر ۋە پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئىش قىلىپ بېرىش كېرەك دەپ قارامسىز؟ دەپ سورىغاندا، ئارفىيە جاۋاب بېرىپ، مەن ئۇزۇندىن بۇيان كىشىلىك ھوقۇق خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلدىم. كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشنىڭ دەرىجىسى بولمايدۇ. ئوچۇقىنى ئېيتقاندا، ئۇيغۇر رايونىدا ھازىر بۇ دەۋردىكى ئەڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى يۈز بېرىۋاتىدۇ دەپ قارايمەن. خەلقئارا جەمئىيەت ئۈچۈن بۇنىڭغا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇش زور بىر سىناق، دېگەن. ھەمدە ياپونىيەنىڭ گەرچە پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنى كۆپلەپ قوبۇل قىلالايدىغان دۆلەت بولمىسىمۇ، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداشقا تېخىمۇ لايىقلاشقان دۆلەت بولالايدىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئارفيا يېقىندا ئاكسىيوس تورىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، گەرچە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانى بولۇۋاتقان بىر مىللەت بولسىمۇ، باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاش قەد كۆتۈرۈپ گۈللىنىشكە لايىق بىر خەلق ئىكەنلىكىنى ھەمدە بۇنى ئۆز خىزمىتى ئارقىلىق نامايان قىلىپ بېرىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى.
ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ۋە ئەنگلىيەنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئەمەلدارلىرى گەرچە خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ رەقىب ۋە تەھدىت ئىكەنلىكىنى پات پات تىلغا ئېلىپ تۇرسىمۇ ئەنگلىيە ئارمىيەسىنىڭ خىتايدا ئىشلەنگەن ھەربىي فورمىلارنى كىيىشىنى توسۇپ قالالمىغان ئەنگلىيەدە چىقىدىغان كۈندىلىك پوچتا گېزىتى تورى يىگىرمىنچى ماي كۈنى چىقارغان خەۋەرگە قارىغاندا ئەنگلىيە ھاۋا ئارمىيە ئالاھىدە ئەترىتى مەرگەنلەر ئەترىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالىي ھەربىي قىسىملىرىنىڭ فورمىسى خىتايدا ئىشلەنگەن ئەنگلىيە خان جەمەتى ھاۋا ئارمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنى خاتىرىلەش ئۇچۇشىدا كىيىلگەن ھەربىي فورمىلارمۇ خىتايدا ئىشلەنگەن بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بىلەن يەتمىش مىليون فونت ستېرلىڭلىق توختام تۈزۈلگەن ئەنگلىيە خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسلىرى خىتاينىڭ ھازىر غەرب دۇنياسىغا تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەنگلىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى لىز تىراس ئالدىنقى ھەپتە تەيۋەنگە بارغاندا ئەنگلىيەنىڭ سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەۋرىدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى خەۋەردە ئېيتىلىشىچە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ئەنگلىيە ئارمىيىسى كىيىۋالغان فورمىلارنىڭ لاگېرلارغا سولانغان ئۇيغۇرلار مەجبۇرىي ئىشلىتىلگەن زاۋۇتلارنىڭ مەھسۇلاتى بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن خىتاي ئېكسپورت قىلىدىغان پاختا مەھسۇلاتىنىڭ سەكسەن تۆت پىرسەنتى ئۇيغۇر رايونىدىن كېلىدىغان بولۇپ بۇ رايوندا بىر مىليوندىن كۆپ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەر مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنماقتا ئەنگلىيە ئارمىيىسىنىڭ سابىق قوماندانى رىچارد كېمپ مۇنداق دېگەن بۇ كىشىنى تەڭلىكتە قويىدىغان نومۇس قىلارلىق خاتالىق قوراللىق قىسىم تەننەرخى ھەرقانچە يۇقىرى بولسىمۇ ئەنگلىيەدە ئىشلەنگەن فورمىلارنى كىيىشى

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. ئاسمان خەۋەرلىرى يەنى Sky News نىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى قەشقەردە زىيارەتتە بولغاندىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە ئوتتۇرىغا چىققان باستۇرۇشنىڭ ئاخىرلىشىپ قالغانلىقى ياكى لاگېرلارنىڭ تاقالغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەرنىڭ ئەمەلىيەتتىن كۆپ يىراقلىقى مەلۇم بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇمنىڭ ئىلگىرىكى ئاشكارا شەكلىدىن كۆرۈنمەس شەكىلگە ئۆتكەنلىكى ئاشكارىلاندى. بۇ ساھە بىلەن تونۇشلىقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە پىكىر قىلىپ، بۇنىڭدىكى بىر قاتار مەسىلىلەر ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قايتا تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى لاگېر سىستېمىسىنىڭ تاقالغانلىقى، ھەمدە كۇرسانتلارنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈپ جەمئىيەتكە قايتقانلىقىنى ئېلان قىلغاندىن بۇيان، بۇ ھەقتىكى كۆپلىگەن ئۇچۇرلار ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ كەلگەن ئىدى. بۇنىڭغا ماس ھالدا يېقىنقى مەزگىللەردە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقالغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ خىتاي پاسپورتى بىلەن چەت ئەللەرگە ساياھەتكە ماڭغانلىقى ھەققىدىكى قىسقا ۋىدىيولار نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەزىيەتنىڭ بۇرۇنقىدىن ئۆزگەرگەنلىكى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى نامايان قىلىشقا باشلىدى. بۇنىڭغا ئەڭ يېڭى مەزمۇن سۈپىتىدە قوشۇلغىنى گېرمانىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاخبارات تورى بولغان ئەينەك تورىنىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاپرېل ئېيىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئون كۈنلۈك نەق مەيدان تەكشۈرۈشىدىن كېيىن ئون يەتتىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان تەپسىلىي خەۋەر بولدى. ئۇنىڭدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي مۇھىتنىڭ گەرچە نورماللىقتىن سەل يىراق ھالدا تۇرۇۋاتقانلىقى ئېيتىلسىمۇ، ما شىڭرۇي ئۇيغۇر دىيارىغا كەلگەندىن بۇيان ئىلگىرىكى ۋەزىيەتتە كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى، ھازىر ئىلگىرىكى ساقچى دۆلىتىنىڭ جىددىي ھالەتلىرىنىڭ كۆزدىن يۈتكەنلىكى بايان قىلىندى. ھالبۇكى، ئەنگلىيەدىكى ئاسمان خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلار ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەمەلىيەتتە ئاشكارا شەكىلدىن كۆرۈنمەس ھالغا ئۆتۈپ بولغانلىقىنى نامايان قىلدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولۇشقا باشلىغان ۋاقىت ۋاقىتلاردىلا بۇ جايغا كەلمەكچى بولغان غەرب ئاخبارات خادىملىرىنىڭ ئاللىقاچان قاتمۇقات توساققا ۋە خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئىز قوغلىشىغا دۇچ كېلىدىغانلىقى كۆپ قېتىم مەلۇم بولغان ئىدى. شۇ سەۋەبتىنمۇ ئۇيغۇر دىيارىدا زادى نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى ئىزچىل يېپىق قازان ھالىتىدە قېلىۋەردى. يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش شوئارى تۇيۇقسىزلا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغاندىن كېيىن ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قەدىمىي ماكانلاردىن بولغان قەشقەرگە يېتىپ كەلدى. ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتى جاكارلىغان قايتا تەربىيەلەش كۇرسى ئاياغلاشتى دېگەن شوئارلار بىلەنلا ھەممىنى چۈشەندۈرۈپ بەرگىلى بولمايدىغانلىقىنى بايقىدى. مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تەبىئىي گۈزەللىكىدىنمۇ بەكرەك ھېس قىلغان رېئاللىق، ئايروپىلاندىن چۈشكەن ھەرقانداق كىشى ھېس قىلىدىغان جىددىي كەيپىياتنىڭ ھەممىلا ئورۇندا داۋام قىلىشى بولغان، بولۇپمۇ تولۇق قوراللانغان ساقچىلارنىڭ برونېۋىك ماشىنىلاردا توختىماستىن چارلاشلىرى، توپ-توپ ھەربىيلەر ۋە ساقچىلارنىڭ قەدەمدە بىر ئۇچراپ تۇرۇشى، ھەممىلا جاينى بىر ئالغان كۆزىتىش كامېرالىرى بىردەك ئاز دېگەندىمۇ نەچچە مىليون ئادەم لاگېرغا قامالغان دەپ تونۇلۇۋاتقان بۇ رايوننىڭ ئادەمسىز كوچىلىرىدا مېڭىپ يۈرگەن شالاڭ كىشىلەرنىڭ ئىزچىل قاتتىق كونتروللۇق ئاستىدا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. بۇ قېتىمقى زىيارەت جەريانىدا مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى قەشقەر ۋە خوتەندىكى ئون تۆت ئورۇندىكى قايتا تەربىيەلەش مەركىزىگە بارغان. ئەمما ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئون ئۈچ ئورۇن ئاللىقاچان لاگېر بولۇشتىن قالغان. ئۇ جايلاردىكى بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىمۇ ئېلىۋېتىلگەن. سەككىز ئورۇن بولسا ئىلگىرى مەكتەپ بولغان بولسىمۇ، ھازىر ئۇلارنىڭ ئىككىسى تاشلاندۇق ماكانغا ئايلىنىپ قالغان. يەنە ئىككىسى بولسا پارتىيە مەكتىپىگە ئۆزگەرتىلگەن. ئىلگىرى لاگېر ئۈچۈن لايىھەلەنگەن بىر قىسىم ئەسلىھەلەر راستتىنلا قارىماققا لاگېر بولۇشتىن قالغان. ئەمما بۇ مۇئەسسەلەرنىڭ باشقىلىرى ھېچكىم ئۆتەلمەس ئېگىز قارا دەرۋازىلىق تۈرمىلەرگە ئايلىنىپ بولغان بولۇپ، دۆلەت تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتەيلى دېگەندەك شوئارلار يېزىلغان. مۇخبىرلار گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرىدىن خېلېن سىمىس بۇ ھەقتە توختىلىپ، ھازىر مىليونلاپ ئادەم تۇتۇش توختىغان بولسىمۇ، ئۆزى كۆرگەن قەشقەر كوچىلىرىدىكى ئادەملەرنىڭ يۈرىكى قېپىدىن چىقىپ كەتكەن ھالەتتە ئىكەنلىكىگە ئالاھىدە دىققەت قىلغان.
باستۇرۇشنىڭ يۇقىرى پەللىسى ھازىر تامام بولغاندەك قىلىدۇ ئەمما مېنىڭ ھېس قىلىشىمچە كىشىلەر ھازىر ئۆيدىن چىقىشتىنمۇ قورقىدىكەن ئۇلار دەرۋەقە ھەرگىزمۇ مەسچىتلەرگە بارمايدۇ ئۇلار ئاشكارا ھالدا ئۇيغۇر تىلىدىمۇ سۆز قىلالمايدىكەن چۈنكى بۇ ھەر قاچان ئوخشىمىغان تەھدىتلەرگە نىشان بولىدىكەن چەت ئەللىك مۇخبىرلارغا سۆز قىلغان كىشىنى بولسا ئۇدۇللا تۈرمىگە ئېلىپ كېتىدىكەن شىنجاڭدا نۇرغۇن مەسچىتلەر ۋە مەقبەرىلەر شۇنىڭدەك مەدەنىيەت ئىزنالىرى ئىسلامىيەتكە قارشى كۈرەشتە ۋەيران قىلىۋېتىلگەن بۇ قېتىم بىز كۆرگەن مەسچىتلەرنىڭ كۆپ قىسمى دۇكانلارغا ئايلاندۇرۇلۇپتۇ ھازىر خىتايدا نۇرغۇن ئىشلار نامراتلىقنى تۈگىتىش نامىدا ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇ ئەمما بىز كۆرگەن رېئاللىق بۇ ئىشلارنىڭ قەستەن بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ مەسىلەن ئالساق بىز بارغان قەبرىستانلىقنى ئۇلار يېقىندا تۈزلىۋېتىپتۇ بۇ قەبرىستانلىقنى ئۇيغۇرلار نەچچە ئون يىلدىن بۇيان ئىشلىتىپ كەلگەن ئىكەن قارىساق بىر كىچىك بالىنىڭ جەسەت سۆڭىكى توپا ئارىسىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ھەمىشە باشقا مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتىنى قوغداۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلىدۇ شۇنىڭدەك ئۇيغۇرلارنىڭ پولۇ يەپ ئۇسسۇلغا چۈشكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھازىر بۇنىڭدىن باشقا ئىشلارنى قىلىشقا يول قويۇلمىسا كېرەك، ئەمما ئىنسان ھەرگىزمۇ ھەر ۋاقىت ئۇسسۇل ئويناپلا ئۆتمەيدىغۇ. مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئۆزلىرى بارغان جايلاردا كۆرگەن ئاسايىشلىقنىڭ ئەڭ كۈچلۈك سىمۋولى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇسسۇلغا چۈشۈشى بولسىمۇ، ئەمما بۇنىڭغا يوشۇرۇنغان كۆپلىگەن سىرلار ئۇلارنىڭ كۆزىدىن قېچىپ

بۇ يەرگە كەلگەن ھەرقانداق ئادەم ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ھىدلىرىنى دەرھاللا ھېس قىلالايدۇ. قارىساق بۇ جايغا كەلگەن خىتاي ساياھەتچىلەرمۇ دەل ئاشۇ گۈزەللىك سەۋەبىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى كىيىملىرىنى كىيىپ سۈرەتلەرگە چۈشۈپ يۈرىدۇ. ئەمما كوچىلاردا ئاشۇ خىلدىكى كىيىملەرنى كىيگەن بىرمۇ ئۇيغۇرنى بىز كۆرمىدۇق. ئۇ جايدا ئۆز كىيىملىرىنى كىيگەن ئۇيغۇرلارنى زادىلا كۆرمەيسىز. قارىساق بۇ ھال تۇتقۇن يۇقىرى پەللىگە چىققان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى ۋەزىيەتنىڭ نەق ئۆزىنى ئەسلىتىدۇ بىز يەنە قەشقەردىكى ئاساسلىق مەسچىتكە باردۇق بىز بۇ جايدا خېلى ئۇزۇن ئايلىنىپ يۈرۈپ پەقەت ساياھەتچىلەرنىڭ كىرىپ چىقىپ يۈرگەنلىكىنى كۆردۇق ئەمما بىرمۇ ئىنساننىڭ مەسچىتكە كىرىپ ناماز ئوقۇغانلىقىنى كۆرمىدۇق

ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەردە ئوقۇۋاتقان بۇ بالىلارنىڭ ئاتا-ئانىسى قەيەردە ئىكەنلىكىنى ھېچكىم بىلمەيدىغان بولۇپ، شاھىتلار بۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ قاماقتا ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. بۇنىڭ بىلەن زۇلۇم ئاخىرلاشقان ماكاندىكى تۇتقۇن قىلىنغان مىليونلارچە ئىنساننىڭ ئىز-دېرىكى ئاز-تولا مەلۇم بولغان. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ مۇخبىرلىرىدىن تام چەشىر مۇنداق دەيدۇ. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يۇقىرى پەللىگە چىقىشقا باشلىغان زور تۇتقۇندا بىر مىليوندىن ئىككى مىليونغىچە ئۇيغۇر قامىلىپ كەتتى. ئەمما ئۇلارنىڭ ئېنىق سانى ھازىرغىچە نامەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ بۇ كىشىلەردىن زادى قانچىسىنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈپ چىققانلىقىنى ئېيتقىنى يوق. بىز بۇ مەسىلىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن خىتاينىڭ شەرق قىسمىدىكى چىڭداۋ شەھىرىگە باردۇق. بۇ جايدا ئۇيغۇرلار كۆپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان بولۇپ، دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى تازىلاش دېگەندەك پاسكىنا ئىشلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان. بۇ ئىشچىلار خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدا ئېكسپورت قىلىنغان ئەمگەك كۈچلىرى بولۇپ، ئۇلارنىڭ بۇ ئىشتا ھېچقانداق رازىلىقى ئېلىنمىغان. ئۇلارغا قىلچىلىكمۇ ھەرىكەت ئەركىنلىكى بېرىلمىگەن. ئۇلارنىڭ ھۆكۈمەت بېكىتىپ بەرگەن گۇرۇپپا باشلىقى ئۇلارنى مىدىر-سىدىر قىلدۇرماستىن كونترول قىلىپ تۇرىدۇ. ئۇلارنىڭ گەپ-سۆز ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدە ئۆز كىملىكىنى نامايان قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ. بۇ دەل خېلېن سېمس ئېيتقان ئۆز كىملىكىنى ئۇنتۇلدۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمىدۇر. خىتاي كومپارتىيىسى ھازىر دەل مۇشۇنى قىلىۋاتىدۇ. بۇ ئىشچىلار بولسا ئۆز پەرزەنتلىرىدىن ئايرىلغانلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ بالىلىرىنى ھۆكۈمەت ياتاقلىق مەكتەپلەردە ئوقۇتۇۋاتىدۇ. بىز ئەشۇ شەكىلدە ئۆز پەرزەنتىدىن ئايرىلغان بىر كىشىنى تۈركىيەدە زىيارەت قىلغان ئىدۇق. ئۇ بىر كۈنى خىتايچە تىكتوكتا ئېلان قىلىنغان بىر ۋىدىيودىن ئۆزىنىڭ بالىسىنى تونۇۋاپتۇ. قارىسا ئۇنىڭ گۆدەك ئوغلى مەن خىتاينى سۆيىمەن، قىزىل بايراق مېنىڭ بايرىغىم دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىۋاتقان ئىكەن. شۇنىڭدەك بالىسى ھەر كۈنى خىتايچە تىلدا سۆزلەيدىكەن. بىز بۇ خىلدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەرگىمۇ باردۇق. بىز بارغان جايلارنىڭ ھەممىسىدىلا مۇشۇنداق مەكتەپلەر بار ئىكەن. ئەمما بۇ ھەقتە بىزگە گەپ قىلىپ بەرگۈدەك بىرمۇ ئىنساننى تاپالمىدۇق. چۈنكى ھازىرمۇ چەت ئەللىككە گەپ قىلىشقا پېتىنغۇدەك بىرمۇ ئادەم يوق ئىكەن. يەنە كېلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ھەممىلا جايدا ئۆزلىرى ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىشقا زورلايدىكەن. شۇڭا چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارمۇ بۇ خىل بېسىم ۋە تەھدىتتىن خالىي بولالماي يۈرمەكتە ئىكەن. ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى دوكلاتى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن ھەر ساھەنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سوفى رىچاردسون خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، بۇ قېتىمقى زىيارەتتە ئاشكارا بولغان رېئاللىقنىڭ ھەقىقەتەنمۇ دۇنيا ئۈچۈن بىر كۈچلۈك ئاگاھلاندۇرۇش بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
بۇ قېتىم ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ دوكلاتى بۇ رايوندىكى يېتەكچى شەخسلەرنى باش نىشان قىلغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى تەكشۈرۈشكە مۇستەقىل خەلقئارالىق تەكشۈرۈش گۇرۇپپىلىرىنى ئەۋەتىشنىڭ نېمە ئۈچۈن شۇ قەدەر مۇھىم بولۇۋاتقانلىقىنى يەنە بىر قېتىم دەلىللەپ بەردى. روشەنكى، بۇ جايدىكى ھەقلەر دەپسەندىچىلىكى ھېلىھەم داۋام قىلماقتا. شۇ سەۋەبتىن خىتاي ھۆكۈمىتى دەۋاتقان ھەممە ئىشلار ھازىر ئىزىغا چۈشتى دېگەن گەپلەرگىمۇ قىلچىلىك ئىشەنگىلى بولمايدىغانلىقى ئايدىڭلاشتى. خەلقئارا قانۇن ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمۇ دەل مۇشۇ سەۋەبتىن مۇھىم بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بۇ خىلدىكى تەكشۈرۈشلەرنى قوللىغان ھۆكۈمەتلەر بۇنىڭلىق بىلەنلا توختاپ قالماستىن،

ھازىرمۇ شۇنداق جىددىي. ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدىكى ۋەكىلى رەھىمە مەھمۇت ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى نەق مەيدان زىيارىتىگە باشتىنئاياق بىۋاسىتە مەسلىھەتچىلىك قىلغان ھەمدە ئۇنىڭ ئوڭۇشلۇق ئاخىرلىشىشىغا زور ياردەم بەرگەن شەخسلەرنىڭ بىرى. ئۇنىڭ قارىشىچە، غەرب دۇنياسىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ئۇنتۇلۇپ كېتىشكە يۈزلىنىۋاتقاندا، دۇنياغا داڭلىق بىر ئاخبارات ۋاسىتىسىنىڭ ئۇيغۇرلار ھازىرمۇ زۇلۇم چېكىۋاتىدۇ دېگەن مەزمۇندىكى بۇنداق بىر پىروگراممىنى ئىشلەپ چىققانلىقى زور ئەھمىيەتكە ئىگە.
مۇشۇ يېقىندا تېخى ئىككى ھەپتە بولدى. ئىككى ھەپتە ئۇ ھەتتا خوتەنگىچە باردى بۇلار. خوتەنگە بېرىپ، خوتەندىكى، خوتەندە شۇ ھېلىقى مازار نېمىلەرگە بېرىپ، ئۇ يەردە تازا ياخشى فىلىملارغا ئالالماي، نېمە كۆرىمىز دېگەن يەرلەرنى كۆرەلمەي دېگەندەك ئاشەدىن تۇرۇپ مەن ماڭا مەن بىلەن خەۋەرلەشكەن شامدا ماۋۇ خەۋەر بەك بىر بىز ئۈچۈن ھېلىقى شۇنچىلىك تەشنا بولۇپ تۇرغان ۋاقىتتا بىر چىققان خەۋەر بولدى مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى زىيارەتكە بارغان باشقا ئورۇنلاردا تاشلاندۇق لاگېرلار كۆپلەپ ئۇچرايدىغان بولۇپ بۇ جايلارغا ئانچە يىراق بولمىغان دائىرىدىكى بارغانسېرى كېڭىيىۋاتقان يېڭى تۈرمىلەر مۇخبىرلارنى تېخىمۇ ھەيران قالدۇرغان

ۋە فىلىم ئىشلىگۈچى جانىس ئېنگىلخارت تەرىپىدىن ئىشلەنگەن شاۋقۇن سۈرەن ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم بىرىنچى ئىيۇن كۈنىدىن باشلاپ خەلقئارالىق فېستىۋاللاردا كۆرسىتىلىش ئالدىدا تۇرماقتا. كۈنىمىزدە يۈز بېرىۋاتقان ئەڭ قەبىھ ئىنسانلىق كىرىزىسىنى يورۇتۇپ بېرىش مەقسەت قىلىنغان بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدە دەل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ۋە ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى پاش قىلىنغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى. ھەققىدىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ بارلىق ئىمكانىيەتلىرىنى قوللىنىپ، ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئاقلاش ھەم ئۇنى پەردازلاش ھەرىكەتلىرىنى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، بىراق بۇ زۇلۇمغا ئائىت ھۆججەتلەر، فاكىتلار ۋە گۇۋاھلىقلارمۇ نۇرغۇن تىرىشچانلىقلار ۋە بەدەللەر سايىسىدە توختىماي كۈن يۈزىگە چىقىپ، دۇنيانىڭ ھەقىقەتنى بىلىشىگە ۋە بۇ مەسىلىنىڭ داۋاملىق ھالدا كۈنتەرتىپتە. تۇرۇشىغا سەۋەب بولۇپ تۇرماقتا رېژىسسور دېيۋىد نوۋاك ۋە فىلىم ئىشلىگۈچى جەنىس ئېنگلخارت تەرىپىدىن ئىشلەنگەن شاۋقۇن سۈرەن ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم دەل شۇنداق تىرىشچانلىقلارنىڭ بىرى بۇ فىلىم بىرىنچى ئىيۇن كۈنى تۇنجى بولۇپ يېڭى زېلاندىيىدە تاماشىبىنلار بىلەن ئۇچرىشىش ئالدىدا تۇرماقتا بۇ فىلىمنى سۈرەتكە ئېلىش خىزمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى باشلانغان بولۇپ فىلىم ئۈچۈن ئۇلار تۈركىيە قازاقىستان نورۋېگىيە فرانسىيە ئامېرىكا قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرگە بارغان ۋە ئۇ يەردىكى يۈزلىگەن گۇۋاھلىق بەرگۈچى شاھىتلار بىلەن يۈز كۆرۈشكەن فىلىم نورۋېگىيىدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر زىيالىيسى ۋە پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ھەم شۇنداقلا تۈرمىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ قىزى، ئامېرىكا ئەمگەكچىلەر ھوقۇقى بىرلەشمىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرى بويىچە تەتقىقاتچىسى جەۋھەر ئىلھامنىڭ سەرگۈزەشتلىرىنى چۆرىدىگەن ئاساستا ئىشلەنگەن بولۇپ، فىلىمدە يەنە قەلبىنۇر سىدىق، گۈلباھار جېلىلوۋا، مېھرىگۈل تۇرسۇن، تاھىر ھامۇت ئىزگىل ۋە قازاق پائالىيەتچى ئاينا شورمانبايېۋا قاتارلىقلارنىڭ گۇۋاھلىقلىرىمۇ ئورۇن ئالغان.

مەن ۋە جەنىس ئىككىمىز ئەسلىدە خىتايدىكى قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشنىڭ چېكىنىۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر فىلىم ئىشلىمەكچى بولغان ئىدۇق. بۇ فىلىمنى ئىشلەش جەريانىدا ئۇيغۇرلارغا بولۇۋاتقان زۇلۇملاردىن خەۋەر تېپىپ، قازاقىستان، تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەرگە بېرىپ ئۇيغۇرلارنى زىيارەت قىلىشنى باشلىدۇق. ئەمما مەن ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىلىرىنى ئاڭلىغانسېرى بۇ مەسىلىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى فىلىملىرىمىزنىڭ بىر پارچىسى ئەمەس، ئۆز ئالدىغا ئايرىم فىلىم بولۇشى لازىملىقىنى تونۇپ يەتتىم.
مەن بۇندىن ئالاھازىل ئوتتۇز يىل ئاۋۋال يەھۇدىي قىرغىنچىلىقىدىن ئامان قالغانلار ھەققىدىكى بىر تۈرگە قاتناشقانىدىم. شۇ چاغدا شاھىتلارنى زىيارەت قىلغان. ئارىدىن ئوتتۇز يىل ئۆتكەندىن كېيىنكى ھازىرقى دۇنيادىمۇ مۇشۇ خىل ئەھۋالنىڭ تەكرارلىنىشى مېنى تولىمۇ ئازابلىدى. نەگىلا بارسام قۇلىقىمغا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى ئاڭلىناتتى. شۇڭا مەن ئۆزۈمنى بولۇۋاتقانلارنى دۇنياغا ئاڭلىتىش مەجبۇرىيىتىم باردەك ھېس قىلدىم ۋە بۇنىڭ ئەڭ ياخشى يولى فىلىم ئىشلەش دەپ ئويلىدىم.
بىز دەيۋىد ئەپەندىدىن بۇ فىلىمنى ئىشلەش جەريانىدا ئۆزىنى ھەيران قالدۇرغان نەرسىنىڭ نېمە بولغانلىقىنى سورىدۇق. ئۇ، زۇلۇمنىڭ بۇنچە ئېغىر بولۇشىدۇر، دەپ جاۋاب بەردى.

مېنىڭ تېگىممۇ شەرقىي ياۋروپالىق يەھۇدىي. مېنىڭ ئائىلەمدىن نۇرغۇن كىشىلەر يەھۇدىي قىرغىنچىلىقى مەزگىلىدە ئۆلتۈرۈلگەنكەن. ئۇيغۇرلارنىڭ ماڭا ئېيتىپ بەرگەنلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتە، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز يەتتىنچى يىلدىكى گېرمانىيەدە يۈز بەرگەنلەرگە ئاساسەن ئوخشايتتى. مەنچە بۇ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق. ئۇ يەردە زەھەرلىك گاز ئۆيلىرى بولمىسىمۇ، ئۇ ئوخشاشلا بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىدى. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بىر قىسىم قەدەملەر ئېتىلىپتۇ. ئەمما بۇ كىچىك قەدەملەر ئۈچۈن بۇ يەردە مىليونلىغان ئادەم ئازاب چېكىۋاتىدۇ. دۇنيانىڭ مەن خىيال قىلغاندەك ياردەم بەرمەسلىكى ۋە ياكى زىلزىلىگە كەلمەسلىكى مېنى ھەيران قالدۇردى.

ئۇلار بىلەن ھەمداستىخان، ھەمسۆھبەت بولدۇم. بىز ھېكايىلىرىمىزنى ئورتاقلاشتۇق. بۇ ماڭا چوڭقۇر تەسىر قىلدى. مانا بۇ مېنىڭ نورمال شارائىتلاردا تونۇش ئىمكانىيىتىم بولمىغان ئۇيغۇرلار ھەققىدە فىلىم ئىشلىشىمگە تۈرتكە بولغان مۇھىم بىر ئامىل دەپ قارايمەن. فىلىم ئىشلىگۈچى جەنىس خانىمنىڭ بىزگە دېيىشىچە، ئۇلار زىيارەت قىلغان كىشىلەر ئۇچرىغان پاجىئەلەر تولىمۇ ئېغىر بولغاچقا، ئۇنى ئاڭلاش ۋە ساغلام كەيپىياتنى ساقلاپ قېلىشمۇ ئۆزىگە ئۇنچە ئاسانغا چۈشمىگەنىكەن. ئۇ بۇنى ئۆزىنىڭ بۇ فىلىمنى ئىشلەش جەريانىدىكى ئۇچرىغان رىقابەتلەرنىڭ بىرى دەپ تەسۋىرلىدى.
بۇ فىلىمنى ئىشلەش جەريانىدا مەن يولۇققان قىيىنچىلىق بولسا، ئۇيغۇرلارنىڭ سەرگۈزەشتلىرىنى ئاڭلاپ، ئۆزۈمنىڭ روھىي كەيپىياتىمنى تەڭشەپ تۇرۇش بولدى. مەن ئۆزۈم ئىجتىمائىي خىزمەتلەرنى قىلغان ۋە روھىي ساغلاملىق مۇتەخەسسىسى بولۇپ ئىشلىگەن بىرى بولغاچقا، كىشىلەرنىڭ دەردىنى، ئۇلارنىڭ ئاڭلاتقان ھېكايىلىرىنى ئاڭلاشنى بىلىدىغان بىرى ئىدىم. ئەمما شۇنداق تۇرۇقلۇق، بۇ جەھەتتە تەربىيەلەنگەن بىرى تۇرۇقلۇق ئىنسانلارنىڭ قايغۇلۇق سەرگۈزەشتلىرىنى ئاڭلاش ئىنتايىن تەس بولدى. مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ روھىي ساغلاملىقىمنى قوغداپ تۇرۇشۇممۇ خېلى قىيىنغا توختىدى.
دېيىۋىد نوۋاك ۋە جەنىس رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئۆزلىرىنىڭ بۇ فىلىم ئارقىلىق ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان بۇ پەۋقۇلئاددە ئېغىر زۇلۇمدىن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى خەۋەردار قىلىشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ فىلىمنى ئىشلەشتىكى نىشانىمىز ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان بۇ كەڭ كۆلەملىك ۋەھشىيلىكلەرگە قارىتا يەر شارىۋى ئويغىنىش پەيدا قىلىشتۇر. ئافرىقا، لاتىن ئامېرىكىسى، ياۋروپا ۋە شىمالىي ئامېرىكىدا بولسۇن، بولۇپمۇ ئافرىقا ۋە لاتىن ئامېرىكىسىغا ئوخشاش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادىي تەسىر كۈچى كۈچلۈك جايلاردا، جۈملىدىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىش ئىمكانى ئانچە بولمىغان جايلاردا ئويغىنىش پەيدا قىلىشتۇر. بىز بۇ فىلىمنىڭ كەڭ دائىرىدە تارقىلىشىنى، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيىتىدە پايدىلىنىش ماتېرىيالى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

مەزكۇر فىلىمدىكى ئاساسلىق پېرسوناژ ھەمدە بۇ فىلىمدىكى گۇۋاچىلارنى تەرتىپلەش خىزمىتىگە باشتىن ئاخىر قاتناشقان ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى بىزگە قىلغان سۆزىدە بۇ فىلىمنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە دىققەت تارتىش ھەم شۇنداقلا بۇ مەسىلىنى جانلىق تۇتۇپ تۇرۇش يولىدىكى پەرقلىق خىزمەتلەرنىڭ بىرى بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى بىزگە دۇچ كەلگەن بۇ قىرغىنچىلىق ھېلىقى كىشىلەرنى ھەيران قالدۇرۇش باسقۇچىدىن ئۆتۈپ كەتتى بۇ بىرسى ئىككىنچىسى بۇ ئوخشاش مەسىلە دۇنيانىڭكى دىققىتىنى ئۇزاققىچە بەرداشلىق دۇنيانىڭ دىققىتىگە ئۇزاققىچە بەرداشلىق بېرەلمەيدىكەن. بۇ خەۋەر نۇقتىسىدىن. مۇشۇنداق ھۆججەتلىك فىلىملەر ئارقىلىق بىز دۇنيانى توختىماي ئاگاھلاندۇرۇپ تۇرالايمىز. ئەمدى بۇرۇن بىز خەۋەرلەر ئارقىلىق يېڭى يېڭى ھۆججەتلەرنى ئاشكارىلاپ، يېڭى يېڭى خەۋەرلەرنى چىقىرىپ، ئۇچۇرلارنى ئىگىلەپ، بۇنى دۇنياغا تەقدىم قىلغان بولساق، ھازىر بۇ مۇشۇنداق با ئىمكانىيەت يەنى با گۇۋاچىلاردىن خەۋەر ئەمەس مۇشۇنداق ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلىتىش ئارقىلىق ئاندىن مۇشۇنداق كىتابلارنىڭ يېزىلىشى ئارقىلىق بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنيانىڭ دىققىتىدە دۇنيانىڭ كۈن تەرتىپىدە دۇنيانىڭ مۇزاكىرىسىدە ساقلاپ قېلىشتا بۇنداق ھۆججەتلىك فىلىملەرنىڭ ئەھمىيىتى ناھايىتى زور بولىدۇ
بۇ فىلىمنىڭ تەرجىمە ۋە رەتلەش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان ۋە ھازىر نورۋېگىيەدە تۇرۇۋاتقان نۇرئەخمەتمۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇ ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ ئادەتتىكى پۇقرالارغا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تونۇتۇشتىكى مۇھىم ماتېرىيال بولۇپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتتى فىلىم پەقەتلا جۇقىرى دەرىجىدىكى بىر سىياسەتچىلەرنىڭ كۆرىدىغان بىر نەرسە ئەمەس بۇنى ئادەتتىكى ئادەملەرمۇ كۆرىدۇ ۋە ياكى بولمىسا جەمئىيەتتە نورمال ھايات كۆچۈرۈۋاتقانلارمۇ كۆرىدۇ

ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى قازاقىستاندا زىيارەتتە بولغىنىدا، ئالمۇتا شەھىرىدە ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن قىزغىن كۈتۈۋېلىنغان. ئۇنىڭغا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار نامىدىن تون كىيگۈزۈلگەن. مەزكۇر مۇراسىمدا نۇرى تۈركەل ئەپەندىمۇ سۆز قىلىپ، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ۋە ئۆزىنىڭ خىزمەتلىرى ھەققىدە توختالغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر.
يىگىرمە بىرىنچى ماي كۈنى ئالمۇتى شەھىرىدىكى دوستلۇق سارىيىدا قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەلنى كۈتۈۋېلىش ۋە ئۇچرىشىش مۇراسىمى بولۇپ ئۆتتى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ رەسمىي زىيارەت پائالىيەتلىرى بىلەن قازاقىستانغا كەلگەن نۇرى تۈركەل ئۇيغۇر ئېلى چېگراسىدىن يىراق ئەمەس ۋە زور ساندا ئۇيغۇرلار ياشايدىغان مەزكۇر ئالمۇتى شەھىرىدە زىيارەتتە بولۇپ، مەخسۇس ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن دىدارلاشقاندا قازاقىستاندىن كىندىك قېنىم تۆكۈلگەن ئانا ۋەتەننىڭ پۇرىقى كېلىدۇ دېگەن سۆزلەر بىلەن ئۆز ھاياجانىنى ئىپادە قىلدى. يىگىرمە بىرىنچى ماي كۈنى ئۇنىڭ ئۈچۈن مەخسۇس كۈتۈۋېلىش مۇراسىمى ئۇيۇشتۇرغان قازاقىستاندىكى ئەڭ چوڭ ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتى ھېسابلىنىدىغان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى نۇرى تۈركەلگە پۈتكۈل قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى نامىدىن ھۆرمەت بىلدۈرۈپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي تونىنى كىيدۈردى. كۈتۈۋېلىشقا تەكلىپ قىلىنغانلار سانى چەكلەكلىك بولغانلىقتىن، ئۇنىڭغا ئۇيغۇر جەمئىيەتلىك بىرلەشمىلىرى ۋەكىللىرى، زىيالىيلار، ياشلار، مېھمانلار بولۇپ ئەللىككە يېقىن ئادەم قاتنىشالىدى. مەزكۇر پائالىيەتنى تەشكىللىگۈچىلەرنىڭ بىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى بولۇپ، مۇراسىمغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئەركىن ئەخمەتوۋ رىياسەتچىلىك قىلدى. مۇراسىمنى قازاقىستان خەلقى بىرلەشمىسىنىڭ كېڭەش ئەزاسى، قازاقىستان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىل ئېچىلىش نۇتقى بىلەن باشلىدى. دەسلەپكى سۆزنى سۆزلىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باش مەسلىھەتچىسى، سىياسەتشۇناس قەھرىمان غوجامبەردى قازاقىستان ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپى بىلەن كەلگەن نۇرى تۈركەلنىڭ ئۆمۈر بايانى ۋە سىياسىي پائالىيىتى توغرىلىق دوكلات قىلدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كېلىپ، ئۇنىۋېرسىتېتتا ئالىي ئەدلىيەنى تەھسىل كۆرگەن، ماگىسترانتنى تاماملىغاندىن كېيىن ۋاشىنگتوندا ئادۋوكات بولۇپ ئىشلىگەن ۋە ئامېرىكا قانۇن پەنلىرىدىن دوكتورلۇق ئىلمىي ئۇنۋانىنى ئالغان تۇنجى ئۇيغۇر. ئىنگلىزچە مۇكەممەل، ھارۋارد ئەدەبىي تىل نورمىسىدا. سەۋىيەدىكى پائالىيەتچى نۇرى تۈركەل ئەپەندىم شۇنداقلا ئامېرىكىدىكى ئىككى چوڭ ئاقىللار مەركىزى مەركىزىنىڭ، شۇ جۈملىدىن داڭلىق گۇدزون ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ۋە تاشقى مۇناسىۋەتلەر كېڭىشىنىڭ ئەزاسى، ئىنسان ھوقۇقى ھىمايىچىسى، ئاتاقلىق ئادۋوكات، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلقى، چوڭ دەۋر بۆلگۈچ قۇرۇلتىيىدا شۇ قۇرۇلتاينىڭ نىزامنامىسىنى ئەسلى نۇسخىسىنى ئىنگلىزچە يېزىپ، مانا شۇ نۇسخىسى ھازىر پۈتكۈل دۇنياغا قۇرۇلتاينى تونۇتۇۋاتقان، چىققان ئاساسىي مۇئەللىپ نۇرى تۈركەل ئەپەندى.
ئۇ نۇرى تۈركەلنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسلىكىگە تەيىنلەنگەنلىكىنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن زور مەنىۋى ۋە ئەمەلىي ئەھمىيەتكە ئىگە ۋەقە بولغانلىقىنى، جۈملىدىن ئۇنىڭ ئامېرىكا ۋە خەلقئارادىكى بىر قىسىم مۇكاپات ھەم نام-ئاتاقلارنىڭ ئېرىشكۈچىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەندە، ئۇچرىشىش قاتناشقۇچىلىرى گۈلدۈراس ئالقىشلارنى ياڭراتتى. قەھرىمان غوجامبەردى يەنە نۇرى تۈركەلنىڭ ھارماي-تالماي ھەرىكەت قىلىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئامېرىكىدا ۋە خەلقئارادا نەتىجىلىك ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ھەمدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇنشۇناسلىق ئىستراتېگىيەسىنىڭ توغرا پائالىيەتلىرىنىڭ خەلقئارا پىرىنسىپ، نورمىلارغا ماس ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇلۇغ غايىسىگە لايىق بولۇشىغا يەنە تۆھپە قوشىدىغانلىقىغا ئىشەنچ بىلدۈردى. قازاقىستان ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ نۇرى تۈركەلنى كۈتۈۋېلىش مۇراسىمى ناھايىتى ھاياجان ۋە يۇقىرى قىزغىنلىق بىلەن ئۆتكەن بولۇپ، قازاقىستاندا تونۇلغان بىر قىسىم ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، ئەدىبلىرى ۋە جامائەت ئەربابلىرى ئارقىمۇئارقا سۆزگە چىقىپ، ئۆز ھاياجانلىق پىكىرلىرى ۋە نۇرى تۈركەلگە بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈشتى. قازاقىستان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى، قازاقىستان خەلقى بىرلەشمىسىنىڭ ئەزاسى يېرشات ئەسمەتوف قازاقىستاننىڭ دېموكراتىيەنى قوللاپ كېلىۋاتقان ھەم دېموكراتىيە پىرىنسىپلىرى قانات يېيىۋاتقان مەملىكەتلەر قاتارىغا كىرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ باشقا مىللەتلەر قاتارىدا ئۇيغۇرلارنىڭمۇ دۆلەت تىلى قازاق تىلىنىڭ ئورنىنى كۆتۈرۈشكە ئاكتىپ ئارىلىشىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ قازاقىستاندا ئوقۇتۇش ئۇيغۇر تىلىدا يۈرگۈزۈلىدىغان مەكتەپلەر، ئۇيغۇر مىللىي تېئاتىرى، ئانا تىلىدىكى گېزىت-ژۇرناللار، شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتى تەركىبىدە ئۇيغۇرشۇناسلىق مەركىزى ۋە باشقىلارنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. نۆۋەتتە سۆزگە چىققان مەدەنىيەت مەركىزى تەركىبىدىكى مائارىپ كېڭىشىنىڭ رەئىسى شەمشىدىن ئايۇپوف، ئالىملار كېڭىشىنىڭ رەئىسى مەسىمجان ۋىلىياموف، خانىم-قىزلار كېڭىشىنىڭ رەئىسى سەنەم بەشىروۋالار ئانا تىلىدىكى مەكتەپلەرنىڭ ئەھۋالى، ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ ئىلمىي پائالىيەتلىرى، خانىم-قىزلارنىڭ ھەر خىل ساھەلەردىكى ئىشلىرى ھەققىدە مەلۇماتلار بەردى. قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى، شائىر ئابدۇغوپۇر قۇتلۇقوف نۇرى تۈركەلنىڭ قازاقىستانغا قەدەم تەشرىپ قىلىشىنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلاردا قازاقىستاندا يۈز بەرگەن چوڭ يېڭىلىق بولغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇنىڭغا ئالمۇتىدا نەشر قىلىنغان كىتاب ۋە ژۇرناللارنى، رەسسام ئەخمەتجان ئەھەت بولسا ئۆز ئىجادىي ئەسەرلىرىنى تەقدىم قىلدى. ئالمۇتى ۋىلايىتى تالغىر ناھىيەلىك ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ باشلىقى جامالدىن ناسىروف نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ قازاقىستانغا قىلغان زىيارىتىدىن قاتتىق تەسىرلەنگەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئۆز ئائىلىسى تەقدىرىنىڭ مۈشكۈل بولۇشىغا قارىماي، ئەجايىپ قەھرىمانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاخىرىدا سۆز ئۇچرىشىش مېھمىنى، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى، ئادۋوكات نۇرى تۈركەلگە بېرىلدى. ئۇ ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ قۇرۇلۇش تارىخى ۋە ئۇنىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئەمەلگە ئاشۇرۇۋاتقان ئىشلىرى ھەم ئۆزىنىڭمۇ مەزكۇر ۋەزىپىگە قانداق تەيىنلەنگەنلىكى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى. ئۇ بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ جىددىي بىر مەسىلە بولۇپ، ئۇنىڭغا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن چوڭ ئەھمىيەت بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. نۇرى تۈركەل سۆزىنىڭ ئاخىرىدا ئۆز ئائىلىسىنىڭ بۈگۈنكى تەقدىرى، ئەھۋالى ھەققىدە توختالدى. نۇرى تۈركەل ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇ ئۇچرىشىشتىن ئالغان تەسىراتىنى مۇنداق دەپ ئىزھار قىلدى.
مەن بۈگۈنگە قەدەر يىگىرمە سەككىز يىللىق مۇشۇ مۇھاجىرەت ھاياتىمدا ئوتتۇز نەچچە دۆلەتكە باردىم. شەخسىي زىيارەت بىلەن، ھۆكۈمەت زىيارىتى بىلەن بولۇپ. قازاقىستانغا كېلىش ئورتا ئاسىياغا بولۇپمۇ.

بىزنىڭكى كىندىك قېنىمىز تۆكۈلگەن ئانا ۋەتەنگە ئەڭ يېقىن يەر مۇشۇ. ۋەتەننىڭ تۇپراقلىرىدىن پۇراق كېلىدۇ. بۇ يەردە ياشايدىغان ۋەتەنداشنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرى، تەقى-تۇرقى، چىرايى، دىنى بىزگە ئوخشاش. ئۇندىن باشقا سىلەر بىلەن كۆرۈشۈش پۇرسىتى بولدى ھەمدە ئورتا ئاسىيادا رەسمىي تۈردە ئۇيغۇر نوپۇسىنى ھەقىقىي ئېتىراپ قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ بىرى بۇ. گەرچە ئۆزبېكىستاندا ئۇيغۇرلار نوپۇسى كۆپ بولسىمۇ، ھۆكۈمەت نامىدا ستاتىستىكىغا كىرگۈزۈلمەيدۇ. قىرغىزىستاندا نوپۇس ئازراق، لېكىن ئەڭ مەركىزى ئەمدى مۇشۇ ئالمۇتىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ماڭا بۇ يەرگە كېلىش ۋەتەنگە بارغاندەك ھېس تۇيغۇلارنى كەلتۈرىدۇ.
نۇرى تۈركەل ئەپەندى قازاقىستاندىكى سىياسىي ھەم ئىجتىمائىي ئەركىنلىك ھەققىدىمۇ توختىلىپ مۇنداق دېدى.
مېنىڭ ئارزۇيۇمدىكىدەك بۇ يەردە بىر ئىجتىمائىي سىياسىي ئەركىنلىك تېخى يوق. لېكىن ئەمدى مۇشۇنداق بىر دۆلەتتە بىر ئاز سانلىق مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ ئابايا دېگەندەك ئوقۇغۇچىنىڭ ئانا تىلىدا تەربىيە ئېلىشى خىتايدىمۇ يوق مەسىلەن. بۇ جەھەتلەردىن مەنچە ناھايىتى قازاق ھۆكۈمىتى توغرا سىياسەت تۇتۇپتۇ دەپ مەمنۇن بولدۇم. ئۇندىن باشقا بۇ مەدەنىيەت جەھەتتە ئىزچىل كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقى، يول قويۇشلىرىغا مەن مەسىلەن مىننەتدار مەن بۇرۇندىن زادى قازاق ھۆكۈمىتىنىڭ ئەلچىلىرى بولسۇن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى رەھبەرلىرى بولسۇن ھەممىسىگە مۇشۇنى ئېتىراپ قىلىۋاتىمەن لېكىن خىتاي بىلەن بولغان ئۇيغۇر مۇناسىۋىتىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە سەلبىي ئەمەس ئىجابىي رول ئوينىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلىرى يېتەرلىك ئەمەس قازاقىستان خىتاي بىلەن بولغان يېقىن مۇناسىۋىتىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكىغا ۋە ئۆزىنىڭكى ئۇيغۇر ۋەتەنداشلىرىغا بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى بىر ئىجابىي ئامىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشى كېرەك.
ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى يېرشات ئەسمەتوۋ ئەپەندى نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ قازاقىستانغا قىلغان زىيارىتىنى قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلارنىڭ زور مەمنۇنىيەت بىلەن قوبۇل قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بۇ زىيارەت بىز ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە بولدى دەپ ئويلايمەن. نۇرى تۈركەل ئەپەندىم بىر تۈركۈم ئۇيغۇر جامائەتچىلىكى بىلەن ئۇچرۇشۇشقا قىممەت ۋاقتىنى بۆلۈپ كەلگىنىگە بىز چەكسىز مىننەتدارمىز. بىز قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلار ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرۇشۇش جەريانىدا مۇشۇ ئېلىمىزدىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۈگۈنكى نەپەسى، تىرىكچىلىكى، ئەمگەك پائالىيىتى ھەققىدە بىر قۇر ئەخبارات بەردۇق.

قازاقىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرلار نۇرى تۈركەلگە ئوخشاش ئۇيغۇر پەرزەنتىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت باشلىقلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالغانلىقى، يەنە باشقىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر ساھەلەردە ھەسسىلەرنى قوشۇۋاتقانلىقىدىن، ئەركىنلىكلەردىن تولۇق بەھرىمەن بولۇۋاتقانلىقىدىن پەخىرلىنىش ھېسسىياتلىرىنى بىلدۈرۈشتى. ئالمۇتىدا ئۆتكەن مەزكۇر كۈتۈۋېلىش مۇراسىمىنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر مىللىي ناخشىلىرى ئىجرا قىلىندى. ئۇچرىشىش قاتناشقۇچىلىرى نۇرى تۈركەل ئەپەندى بىلەن بىرگە رەسىمگە چۈشۈپ، ئۆزئارا تونۇشۇش، مۇڭدىشىش ئىمكانىيەتلىرىگە ئىگە بولدى. مۇراسىم قاتناشقۇچىلىرى بۇلاردىن چوڭقۇر خۇشاللىققا چۆمدى. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
ياپونىيەدىكى ئۇيغۇرلار ياپونىيەنىڭ خىروشىما شەھىرىدە جې يەتتە يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان دۆلەت رەھبەرلىرىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ئەمەلىي تەدبىرلەر ئېلىشقا چاقىرغان. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەھبەرلىرىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار ياپونىيەنىڭ خىروشىما شەھىرىدە ئون توققۇزىنچى مايدىن يىگىرمە بىرىنچى مايغىچە ئۆتكۈزۈلگەن سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرى يىغىنى جەريانىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تېما قىلىنغان بىر يۈرۈش پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزگەن ۋە مۇخبىرلارغا بىرلەشمە بايانات ئېلان قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئون توققۇزىنچى مايدىن يىگىرمە بىرىنچى مايغىچە ياپونىيەنىڭ خىروشىما شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرى يىغىنى يەنى جې يەتتە يىغىنى جەريانىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئاڭلىتىلغان. مەزكۇر يىغىن ئەسناسىدا ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى بىر يۈرۈش پائالىيەت ئۆتكۈزۈپ، يەتتە دۆلەت گۇرۇھىغا ئەزا بەش دۆلەتنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى، بۇنى توختىتىش ئۈچۈن ئۇلارنىڭ ئەمەلىي تەدبىر ئېلىش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئامېرىكا، ئەنگلىيە، گېرمانىيە، ياپونىيە، فىرانسىيە، كانادا ۋە ئىتالىيەدىن ئىبارەت جې يەتتە دۆلەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى مەزكۇر يىغىننىڭ ئاخىرىدا ئېلان قىلغان بىرلەشمە باياناتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىدىن قاتتىق ئەنسىرەۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرى يىغىنى جەريانىدا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۇ قېتىم ياپونىيەنىڭكى خىروشىما شەھىرىدە ئېچىلغان يەتتە دۆلەت باشلىقلىرىنىڭكى يىغىنى مەزگىلىدە ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى شۇ يىغىننى تار قىتىش ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيانىڭكى مەتبۇئاتلىرى يىغىلغان خەلقئارا مەتبۇئات مەركىزىنىڭكى يېنىدا بىر قانچە پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇردۇق. بۇنىڭدا بىر مەيدان مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى، ئاندىن بىر مەيدان گۇۋالىق يىغىنى، ئاندىن ھازىرقى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلىك فىلىمنى قويۇش پائالىيىتىنى ئۈچ قېتىم، شەرقىي تۈركىستاندىكى يادرو سىناقلىرىنىڭكى ئاپەتلىرى توغرىسىدا ئىشلەنگەن ھۆججەتلىك فىلىمنى قويۇش پائالىيىتىنى ئۈچ قېتىم، ئاندىن ئۈچ كۈن. پۈتۈن كۈن ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيەت ۋە بۈگۈنكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭكى ئەمەلىي ئەھۋالى تونۇشتۇرۇلغان رەسىم كۆرگەزمىسى ئۈچ كۈن پۈتۈن كۈن، ئانىڭدىن كېيىن سىرتتا تەشۋىقات ۋارىقى تارقىتىش، نۇتۇق سۆزلەش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئىككى قېتىم خىروشىمادا ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۆزىمىز ئۇيۇشتۇرۇپ ئېلىپ باردۇق.
ئۈچ كۈن داۋاملاشقان يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرى يىغىنى جەريانىدا ياپونىيەدىكى تىبەت، موڭغۇللارنىڭ ۋەكىللىرىمۇ ئۇيغۇرلار بىلەن بىرلىكتە پائالىيەت ئۆتكۈزگەن ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
بۇنىڭدىن سىرت، يەنە شۇ خىروشىمادا پائالىيەت قىلىش ئۈچۈن بارغان تىبەت موڭغۇل قاتارلىق باشقا تەشكىلاتلار بىلەن بىرلىشىپ بىر مەيدان بىرلەشمە مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ۋە سىرتتا بىر مەيدان تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ باردۇق ھەم يىغىننىڭ ئاخىرقى كۈنى خىروشىمادىن توكيوغا قايتىش سەپىرىمىزدە ناگويا دېگەن شەھەردە توختاپ، بۇ يەردىكى ناگويا بېكىتىدە يەنە ئىككى سائەت ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا تەشۋىقات ۋاراقلىرىنى تارقىتىش، نۇتۇق سۆزلەش پائالىيەتلىرىنى ئېلىپ بېرىپ، ئانىڭدىن كېيىن قايتتۇق.
ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى خىروشىمادا ئۆتكۈزۈلگەن پائالىيەتلەرنىڭ بۇرۇنقى پائالىيەتلەرگە ئوخشىمايدىغان ئۆزگىچىلىكى ھەققىدە توختالدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۇ پائالىيەتلىرىمىزنىڭ ئىچىدە، بولۇپمۇ بۇرۇنقى پائالىيەتلىرىمىزگە ئوخشىمايدىغان ئۆزگىچىلىككە ئىگە پائالىيەتلىرىمىزدىن ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۆزى تەشكىللىگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىغا جەمئىيىتىمىزنىڭكى ئەزالىرىدىن سىرت، ياپونىيەدە يىگىرمە مىڭدىن ئارتۇق ئادۋوكات ئەزاسى بولغان ياپونىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئادۋوكاتلار بىرلەشمىسى كانتو ئادۋوكاتلار بىرلەشمىسىدىن ئىككى نەپەر ئادۋوكات، بىز بىلەن بىللە سەھنىدە بۇ مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قانۇنىي يول بىلەن قانداق بىر تەرەپ قىلىش بولۇپمۇ مۇشۇ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ئۇيغۇرلارغا قارىتا بۇنىڭغا قارىتا ياپونىيەنىڭ دۆلەت ئىچى قانۇنى ۋە خەلقئارا قانۇنلار نۇقتىسىدىن تۇرۇپ قانداق تەدبىرلەرنى ئېلىش مۇمكىنچىلىكى بار دېگەن تېمىدا مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا بىز بىلەن بىللە سۆز قىلدى.
ئۇ بۇ پائالىيەتلەرنىڭ يەنە بىر مۇھىم تەرىپىنىڭ ئۆز دەۋرىدە ئاتوم بومبىسىنىڭ قۇربانى بولغان خىروشىما شەھىرىدە ئېچىلغانلىقى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئەمدى يەنە بىر ئۆزگىچە پائالىيىتىمىز مۇشۇ فىلىم قويۇش پائالىيىتى بولدى. بۇ خىروشىما دېسە، مەيلى ياپونلۇقلارنىڭ بولسۇن، مەيلى دۇنيانىڭ بولسۇن، ئالدى بىلەن ئېسىگە كېلىدىغىنى يادرو ئاپەتلىرى مەسىلىسى بولىدۇ. بۇ قېتىم يىغىنغا كەلگەن يەتتە دۆلەت باش. لىقلىرىمۇ ئالدى بىلەن قىلغان ئىشى ھىروشىمادىكى شۇ قىرىق بەشىنچى يىلدىكى يادرو ئاپەتلىرىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ئورنىتىلغان خاتىرە سارايلىرىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىش بولدى. بىز مۇشۇنداق ھىروشىمانىڭكى ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى يادرو ئاپەتلىرىنى مەركەز قىلىپ ئىشلەنگەن ھۆججەتلىك فىلىمنى قويۇش پائالىيىتىنى ئۈچ قېتىم ئېلىپ باردۇق ھەم بۈگۈنكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا ئىشلەنگەن ھۆججەتلىك فىلىمنى ئۇنىڭغا ئۇلاپلا ئىككىسىنى ئارقىمۇئارقا ھۆججەتلىك فىلىمنى قويدۇق. بۇنىڭغىمۇ كۆپ ساندا مەيلى مۇخبىر بولسۇن، مەيلى ئادەتتىكى پۇقرالار بولسۇن، ئاممىۋى تەشكىلاتنىڭ مەسئۇللىرى بولسۇن بۇ فىلىملارنى كۆردى ھەم ناھايىتى ئۆزىگە بەك قاتتىق تەسىر قىلغانلىقىنى بۇلار بىزگە دەپ بەردى. يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرىگە نېمە تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇڭلار؟ دېگەن سوئالىمىزغا ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى. بىز بۇ پائالىيەتلىرىمىز جەريانىدا مۇشۇ يەتتە دۆلەت باشلىقلىرىغا بىر قانچە تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن بۇ يەتتە دۆلەتنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا، فرانسىيە، ئەنگلىيە، كانادا، ياۋروپا پارلامېنتى دېگەندەك بۇ بەشى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلار، بۇنىڭ جىنايەت ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغانىكەن، بۇنى توختىتىش ئۈچۈن، بۇنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش ئۈچۈن، جازاغا تارتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش مەجبۇرىيىتى بارچۇ. بۇنى ئەسكەرتتۇق ھەم بۇلارنىڭكى مۇشۇ قېتىمقى يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنى جەريانىدا بۇ مەسىلىنى چوقۇم مۇزاكىرە قىلىشى، باياناتلىرىدا بۇ مەسىلىنى چوقۇم تىلغا ئېلىشى، بۇنىڭغا قارىتا ئەمەلىي تەدبىر ئېلىشىنى تەلەپ قىلدۇق.
ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇكېرىم ئابدۇراخمان ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ بۇ پائالىيەتلىرىنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى تەپسىلىي تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرغانلىقىنى، بۇ نىشانغا ئاساسەن يەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ خىروشىمادىكى پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتناشقان ياپون ئادۋوكات ساكوما ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. مەن ئۇزۇن يىل تىبەتلەرنى قوللاپ كېلىۋاتقان ياپونلۇق بولىمەن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرى يىغىنى ياپونىيەدە ئېچىلغاندا ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيىتىگە ئىشتىراك قىلغان ئىدىم. ئۇ زامانلاردا ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ياپونىيەدە ئانچە بىلىنمەيتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىزچىل ھالدا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر نەتىجىسىدە ياپونىيەدە خېلى ياخشى بىلىندى. بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئىدارە ھەيئەت ئەزاسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياپونىيەدىكى ۋەكىلى ساۋۇت مەمەت ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ پائالىيەتلەرنىڭ كۆپ ساندىكى ياپونىيە ۋە چەت ئەل مەتبۇئاتلىرىدا يەر ئالغانلىقىنى تەكىتلىدى.
مەتبۇئاتقا قارىتىلغان پائالىيەتمۇ بىزنىڭكى مۇستەقىللىق پائالىيەتنىڭكى ناھايىتى مۇھىم بىر قىسمى دەپ ئويلايمەن. شۇڭا ئاخىرغىچە مۇشۇ بىزنىڭكى ۋەزىيەتلىرىمىزنى، بىزنىڭ مەسىلىلىرىمىزنى خەلقئارا مەتبۇئاتلارغا ياخشى ئاڭلىتىش ئۈچۈن ئاخىرغىچە تىرىشىمىز.
ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى خىروشىمادا ئۆتكۈزۈلگەن سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت يىغىنىنىڭ ئاخىرىدا ئېلان قىلغان بىرلەشمە باياناتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنىڭ تەكىتلەنگەنلىكىنى بىلدۈردى. سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت رەھبەرلىرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىمۇ ياپونىيەدە بىر قېتىم ئۇچراشقان بولۇپ، شۇ قېتىممۇ ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەخسۇس پائالىيەت ئېلىپ بارغان ئىدى.
ئۇيغۇر ئېلىدە يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسىتى سەۋەبىدىن يۈزلىگەن ئۇيغۇر يازغۇچى-شائىرلىرى، ئارتىس، مۇزىكانت، تەتقىقاتچى، ئالىملار كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىنىپ، لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە قامالغان ئىدى. ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمىغا ئۇزۇن يىللىق قاماق جازالىرى ھۆكۈم قىلىنغان. ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپ چەكلىنىپ، مائارىپ پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇلغان. ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ئېغىر زەربىگە ئۇچراپ، مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەنلىكى قاتتىق ئەيىبلىنىۋاتقان بىر مەزگىلدە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە قىزىل ئەدەبىيات- سەنئەت ئەسەرلىرىنى مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز ئۇيغاردىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەدەبىيات- سەنئەت ئەسەرلىرىگە قارىتا يېڭى بىر قېتىملىق مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. مۇراسىم مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر ئەدىبلىرى مەھكۇملۇقتا تۇرۇۋاتقان خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇش سىياسىتى خەلقئارادا كۈچلۈك ئەيىبلەشكە ئۇچراۋاتقان مەزگىلگە توغرا كەلدى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومى تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ يەتتىنچى نۆۋەتلىك تەڭرىتاغ

كۈتۈلگەن تەلەپ، سەنئەت ئىجادىيىتىنى ئېسىل ئەنئەنىۋى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈش، شىنجاڭنىڭ خىتايدىكى ھېكايىسىنى جانلىق بايان قىلىش، خىتاي مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش دېگەنلەردىن ئىبارەتتۇر. مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئەسەرلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قىزىل تەشۋىقات تۈس ئالغانلىقى، كوممۇنىستىك پارتىيەنى ھىمايە قىلىش، كوممۇنىستىك پارتىيەگە ئەگىشىش، بەختىيار شىنجاڭ، ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى تەرغىب قىلىش ئاساسىي تېما بولغانلىقى مەلۇم. تەڭرىتاغ تورىنىڭ يەتتىنچى نۆۋەتلىك تەڭرىتاغ ئەدەبىيات- سەنئەت مۇكاپاتى مۇراسىمىغا ئاتاپ تارقىتىلغان سىنلىق تەشۋىقات كۆرۈنۈشىدىن قارىغاندىمۇ، مۇراسىمدا پەقەت خىتاي تىلى ئىشلىتىلگەن. قاتناشقان ۋە مۇكاپات ئالغانلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتاي مىللىتىدىن ئىكەنلىكى ۋە مەزمۇن ئىچىدە ئۇيغۇر مىللىي ئەدەبىيات- سەنئىتىگە، مىللىي روھ ۋە مىللىي ئەنئەنىگە مۇناسىۋەتلىك ھېچ بىر ئەسەر يوقلۇقى كۆرۈنۈپ تۇرغان. سىن كۆرۈنۈشىدە خىتاي ئەدىبلىرىنىڭ سۆزلىگەن يېڭى دەۋر ئۇسلۇبىنى گەۋدىلەندۈرۈپ يېڭى دەۋرنىڭ مەدھىيىسى بىلەن كومپارتىيىنى كۈيلەش كېرەكلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغانلىقى نامايان بولغان ئالدىنقى قېتىمقى تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان چوڭ تۇتقۇن باشلىنىپ كۆپلىگەن ئادەملەر لاگېرلار ۋە تۈرمىلەرگە سولىنىش ئەۋجىگە چىققان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۆتكۈزۈلگەنىدى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە بۇ قېتىمقىسى ئەنە شۇ تۇتقۇنلاردا يۈزلىگەن ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرى ئارتىست مۇزىكانت تەتقىقاتچى ئالىملىرى كەڭ كۆلەمدە لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە قامىلىپ كۆپىگە ئۇزۇن يىللىق قاماق جازالىرى ھۆكۈم قىلغان ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپ چەكلىنىپ مائارىپ پۈتۈنلەي خىتايچىلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ئېغىر زەربىگە ئۇچراپ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەنلىكى تەنقىدلەنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن ئامېرىكالىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دوكتور دېرېن بايلېر ئەپەندى تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى مۇراسىمىنىڭ ماھىيىتى ۋە مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ خىتاينىڭ تۇتقۇنىدىن ساق قالغان ئۇيغۇر يازغۇچىلىرى ئارقىلىق خىتاي قىممەت قارىشىنى سىڭدۈرۈشنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر ئېلىدە ئەدەبىيات سەنئەت تېخىمۇ كۆپ خىتاي قىممەت قارىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىۋاتىدۇ ئۇيغۇرلار سەنئەت ئىجادىيىتى ئېلىپ بارالمايدۇ ئۇيغۇر ئېلىدە سەنئەت تەشۋىقات ۋە سىياسىي شوئار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەرخىل قاتلىمىنى يوقاتماقچى. خىتاي ئۇيغۇر يازغۇچىلارنى قولغا ئالدى ۋە قولغا ئېلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر يازغۇچىلارنىڭ ئورنىنى خىتاي قىممەت قارىشىنى مەركەز قىلغان خىتاي يازغۇچىلار ئىگىلەۋاتىدۇ. تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى مۇراسىمى بولسا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىنى ۋە مەدەنىيىتىنى چەتكە قېقىپ، ئۇلارسىز بىر جەمئىيەت ۋە خەلق يارىتىش جەريانى، ئۇيغۇر ئېلىنى مۇستەملىكە قىلىشنىڭ يەنە بىر قەدىمى بۇ بەك ئېچىنىش ئەھۋال. كانادانىڭ مېگىل ئۇنىۋېرسىتېتى تەتقىقاتچىسى دوكتور دىلمۇرات مەخمۇت تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى ھەققىدە توختىلىپ خىتاينىڭ كەسپىي ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتىنى يوق قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. مىسال، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى يوقىتىۋەتتىغۇ، كەسىپ سۈپىتىدە يوقىتىۋەتتى. ئۇنىۋېرسىتېتلاردا يوق، ئوتتۇرا مەكتەپ، باشلانغۇچلاردا يوق، ئۇيغۇر ئەدەبىياتى يوق. ئەمدى ھازىر ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر پائالىيىتى قىلىپ، مۇكاپات تارقىتىپ تۇرغان ئەھۋالدىمۇ ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بارغۇچە سۆزلىمەپتۇ. ئۇنى ئاۋغان، خىتاي مەدەنىيىتى، خىتاي ئەدەبىياتىنى جانلاندۇرۇشنى مەقسەت قىلىپتۇ شۇ. ئاندىن ئۇيغۇر ئەدەبىيات دېگەن گەپمۇ يوق ئىكەنغۇ. شۇ، بۇ داۋاملىشىپتۇ دېمەكچى، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى يوقىتىش نىڭكى داۋامى ئىكەن، شۇنداق ھېس قىلدىم. ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى يوق، يوقاتسا ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ يوقىلىشى تېزلىشىدۇ. بۇنداق ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى تۈۋرۈكى. ئەنە شۇ تۈۋرۈكنى يوقىتىۋەتتى دېگەن گەپ. تىلى، ئەدەبىياتى، مەدەنىيىتى يوقىلىشقا قاراپ ماڭىدۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى

ئورنىغا ئاز ساندىكى كوممۇنىستىك قىزىل تەشۋىقات تۈس ئالغان قىزىل بىر ئەدەبىيات بەرپا قىلغانلىقى مەلۇم بولغانىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا ئېلىپ بارغان تۇتقۇن قىلىش ھەرىكەتلىرى جەريانىدا ئۇيغۇر مىللىتىدىن بولغان ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلغانلىقى مەلۇم بۇ تۇتقۇن جەريانىدا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا نام قازانغان ۋاھىتجان ئوسمان ئابدۇقادىر جالالىدىن پەرھات تۇرسۇن ئادىل تۇنىياز ئابلەت ئابدۇرېشىت بەرقى ئابدۇقادىر جۈمە ۋە باشقا ئەدىبلەر خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۈرمىلەرگە ياكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولانغانىدى. دوكتور دەررېن بايلېر ئەپەندى ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ۋە ئەدىبلەر، يازغۇچىلار ۋە سەنئەتچىلەر دۇچ كېلىۋاتقان قىسمەتلەر توغرىسىدا توختىلىپ، ئۇيغۇر ئەدىبلىرىنىڭ پەقەت قەلەم تەۋرەتكەنلىكى ئۈچۈنلا ئۇزۇن يىللىق تۈرمىلەرگە مەھكۇم قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ مۇنداق دېدى. مەن پەرھات تۇرسۇننىڭ رومانىنى تەرجىمە قىلدىم. بۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى قولغا ئېلىنغان ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. مەن يەنە نۇرغۇن كىشىلەرنى بىلىمەن، ئۇلار سەنئەتكارلار، سەنئەت بىلەن شۇغۇللانغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىندى. بۇ خىل ئەھۋال بەك كۆپ. كۆپ كىشىلەرنىڭ سەنئەت بىلەن. دوكتور دىلمۇرات مەخمۇت ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ۋە ئەدىبلەر دۇچ كېلىۋاتقان قىسمەتلەر توغرىسىدا سورىغان سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر ئەدىبلەر يازغۇچى شائىر مىللەتسۆيەر تەتقىقاتچى ۋە زىيالىيلارنىڭ تۈرمە ۋە لاگېرلارغا قامالغانلىقىنى تەكىتلىدى شۇ تۆت يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئەدىب يازغۇچى شائىرلارنى تۇتۇپ كەتتى دەپ ئاڭلىدۇق ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ بولۇشى مۇمكىن داۋاملىق تۇتۇۋېتىپتۇ دەپ ئاڭلىدىم يېقىندا شۇ ئەمدى ئۇيغۇر ئەدەبىيات بىلەن شۇغۇللانغانلا كىشى بولسا جىنايەتچى ھېسابلىنىدىكەن ھازىر.

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بەش يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر زىيالىيسىنى تۈرمە ۋە لاگېرلارغا قامىغانلىقىنى بۇ زىيالىيلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئۇيغۇر كىملىكى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە تۆھپە قوشۇپ كېلىۋاتقان مىللەتسۆيەر ۋەتەنپەرۋەر يازغۇچى شائىر ۋە تەتقىقاتچىلار ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر ئېلىدىكى قازاق ۋە قىرغىز قاتارلىق مۇسۇلمان تۈركىي خەلقلەر ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسىتى سەۋەبىدىن ئۇيغۇر مەسىلىسى يېقىندا ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىنىڭ تاشقى سىياسەتلىرىدە مۇھىم ئورۇن ئىگىلىگەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كانادا گوللاندىيە بېلگىيە ۋە فرانسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى